ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ທ່ານສົມດີ ເປັນແນວໃດມາແນວໃດ ກະຂໍໃຫ້ທ່ານ ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບໄດ້ ທີ່ວ່າເປັນທີ່ສຸດທີ່ສົນໃຈ ເພາະວ່າ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຫັນຜ່ານທາ ງ YouTube Social Media ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມີການລາຍງານຂ່າວ ມີຮູບມີຫຍັງຖ່າຍອອກມາວ່າ ຢູ່ເມືອງຂະມວນໃຕ້ນັ້ນໄຟໄໝ້ວ່າຊັ້ນນໍ ອັນນີ້ທ່ານງອຍຢູ່ແຄມຂອງນີ້ ເຫັນຂ່າວ ເຫັນຂ່າວຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ
ອັນນີ້ພະຍາຍາມກວດສອບຢູ່ເນາະ ກະ ກະບໍ່ເຫັນຂ່າວນີ້ອອກ ທັງ ທັງສື່ ທັງ ທັງໄທລະກະລາວເນາະ ໂອ້ ມັນກະແປກ ເພາະວ່າມັນມີຮູບມີພາບ ລະກະມັນໜ້າສັງເວດຫັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າໄຟໄໝ້ ເມືອງຂະມວນໃ ຕ້ກະເປັນບ້ານເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ ລະຕົກມາຢູ່ໃນສະວັດ ສະຕະວັດທີ 21 ແລ້ວ ຫາກບໍ່ມີລົດດັບເພີງໄປຊ່ວຍ ປ່ອຍໄໝ້ໃຫ້ໝົດຊື່ໆນີ້ ມັນກະເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າ ຄວນນຳເອົາຂ່າວນີ້ມາ ມາແຈ້ງໂດຍເປັນທາງການໃຫ້ ຊາບ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າລັດຖະບານໄທເຫັນນຳ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນມາແບບໃດ ຫຼືວ່າມີຫຍັງແດ່ ເນາະ
ອັນນີ້ເນາະ ອາ ກະເປັນເລື່ອງຂອງລັດຖະບານໄທ ກະ ກະເຫັນນຳຂອງຜົນການກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ກັບທາງຣັດເຊຍເນາະ ເພື່ອ ກະ ວັດຖຸປະສົງຫຼັກກະເພື່ອການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ເນາະ ອັນນີ້ຢູ່ທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານຂອງໄທ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລະກະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມ ຂອງໄທເນາະ ກະໄດ້ຖະແຫຼງພາຍຫຼັງການປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນ ຕີວ່າ ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະເຫັນນຳກັບຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປະເທດອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ສະໄໝພິເສດ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງໂລກຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັດ 2019 ຫຼືວ່າໂຄວິດ-19 ໂດຍທາງອິນໂດເນເຊຍນີ້ ໃນ ຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານເນາະ ລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຣັດເຊຍ ກະໄດ້ແຈ້ງວ່າ ທາງຣັດເຊຍກະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຈັດປະຊຸມວາລະພິເສດເລື່ອງໂຄວິດ-19 ອາ ໂດຍສາລະສຳຄັນເນາະ ກະເປັນເລື່ອງຂອ ງການສະແດງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມື ລະກະສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງກັນ ໃນການຮັບມືກັບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທັງໃນເ ລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນ ການເຝົ້າລະວັງ ການຮັກສາ ການ ລວມເຖິງການວິໄຈ ລະກະພັດທະນາວັກຊີນ ຢາຕ້ານໄວຣັດ ກະເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ ແລະກະມີການດູແລອຳນວຍຄວາມສ ະດວກໃນການເດີນທາງກັບຂອງຊາດປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະກະຣັດເຊຍ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ການລົງທຶນ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຊ່ອຍກັນບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງເສດ ຖະກິດ ຕະຫຼອດຈົນມີການຈັດຕັ້ງກອງທຶນອາຊຽນເພື່ອຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ແລະກະການຈັດສັນງົບປະມານ ຈາກກອງທຶນ ເອີ ເງິນ ການເງິນຄວາມເປັນຫຸ້ນສ່ວນຄູ່ເຈລະຈາຂອງຣັດເຊຍນຳເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດກະບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ມອງເບິ່ງນີ້ ຣັດເຊຍນີ້ກໍຍັງບໍ່ມີບົດບາດຫຍັງກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນພາກພື້ນອ າຊຽນເທື່ອ ແລະບັດນີ້ມີກອງປະຊຸມນີ້ ກະເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ໃນດ້ານທິດສະດີ ແລະກະອາຊຽນເອງກໍເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າພາກປະຕິບັດມັນຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ແລະກະໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບຸກລຸກກິນຫົວຄົນທັງຫຼ າຍນີ້ມາຫຼາຍແລ້ວ ບໍ່ມີປະເທດໃດໃນກອງປະຊຸມມັນຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງບໍ່ລົງໄມ້ລົງມື ຖາມຣັດເຊຍນະວ່າ ມາຊ່ວຍດຽວນີ້ໂລດບໍ່ໄດ້ບໍ ແທນທີ່ຊິວ່າແຕ່ລະກ້ຳແຕ່ລະຝ່າຍສະເໜີທິດສະດີແບບນັ້ນແບບນີ້ ມັນ ມັນ ໂຄວິດ-19 ມັນມາບຸກລຸກແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜຖາມບໍ
ອັນນີ້ເນາະ ກະເພິ່ນພະຍາຍາມຊິຂະຫຍາຍເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືໃນການ ການຮ່ວມມືກັນຈາກພາກ ພູ ອາ ພູມິພາກອື່ນໆເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຣັດເຊຍກັບທາງແຖວທາງຕາເວັນອອກເນາະ ອາ ແລະກະຕ ອນນີ້ກະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ມາ ຄວາມຮ່ວມມືທາງ ທາງປະເທດອາຊຽນ ກະເພິ່ງຊິມີຄ່າວໆນີ້ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືກັບອາຊຽນຣັດເຊຍນີ້ເກີດຂຶ້ນເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກໍ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນກ້າວສຳຄັນ ເຖິງແມ້ວ່າໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕົງນີ້ມັນຊິກະຈາຍໄປຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ກະ ກະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ທີ່ດີ ເພາະວ່ານອກຈາກເລື່ອງຂອງການ ອາ ຊ່ອຍກັນເບິ່ງແຍງເລື່ອງ ຫຼືວ່າປ້ອງກັນໂລກໂຄວິດ-19 ແລ້ວນີ້ ກໍຍັງຊິເວົ້ າເຖິງເລື່ອງຂອງການຄ້າການຂາຍໃນ ໃນອະນາຄົດ ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ນີ້ຊາລົງແລ້ວເນາະ ອືມ ມັນກະ ອັນໃດມັນກະດີໝົດຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າມັນມອງໄປໃນແງ່ດີວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນະ ນອກເລື່ອງໄປແດ່ ຂ້າພ ະເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ ປະເທດໄທນີ້ ດຽວນີ້ໃຊ້ມາດຕະການຂັ້ນ 4 ແລ້ວແມ່ນບໍ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນ ຂັ້ນທີ 4 ແລ້ວ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ ໂອ້ ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ອືມ ກະແປວ່າໄຄຫຼາຍເຕີບວ່າຊັ້ນເຖາະ ແ ລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າ ມື້ຄືນນີ້ບໍ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ມື້ຄືນນີ້ບໍທີ່ວ່າໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນຈະເປີດການບິນໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະກະກັບປະເທດໄທດ້ວຍ ນີ້ກໍແປວ່າບາງຜູ້ ບາງຄົນຢາກມາໄທນີ້ ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີມາໄທໂລດມັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ໄປພຸ້ນແລະກໍບິນຕໍ່ ກໍແປວ່າຄືຊິມາໄທໄດ້ຢູ່ ອັນນີ້ກໍເປັນຂ່າວດີແນວໃດແນວໜຶ່ງສຳລັບຄົນລາວໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາລີ ຫຼືວ່າ ຄົນໄທໃນປະເທດໄທຊິມາປະເທດອົດສະຕຣາລີວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນັ້ນ ອັນນັ້ນແມ່ນນອກເລື່ອງໄປ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມີການປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນນີ້ນະ ນ ອກຈາກທີ່ວ່າປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຫຼືວ່າບາງປະເທດສະເໜີນັ້ນສະເໜີນີ້ແລ້ວ ແມ່ນວ່າປະເທດອື່ນໆເດ ເຊັ່ນວ່າພະມ້າບໍ ຂະເໝນບໍ ຫວຽດນາມບໍ ລາວບໍຈັ່ງຊີ້ ໄດ້ເວົ້າວ່າຫຍັງແດ່ ເນາະ
ອັນນີ້ກະ ກະຄືເປັນການປ ຈັດກອງປະຊຸມໃນພາບລວມຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນຢູ່ແລ້ວ ກະເຂົ້າໃຈວ່າທາງປະເທດກຸ່ມອາຊຽນທັງໝົດກະສິເຫັນ ເຫັນພ້ອງຕ້ອງກັນເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຂໍ້ຕົກລົງຕົງນີ້ ແລະ ກະສິມີການຮ່ວມກັນ ອ່າ ເລີຍກວ່າຊຸກຍູ້ໃຫ້ມັນເກີດຜົນ ອ່າ ໄປພ້ອມໆກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ແລະ ຂ່າວໜຶ່ງກະນອກເລື່ອງໄປແດ່ ຄືວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ຈຳນວນຄົນທີ່ວ່າ ເປັນໂຄ ວິດ 19 ນີ້ຍັງມີແຕ່ 19 ຄົນ ບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າກະປົວໄປດີແລ້ວຫຼາຍຄົນ ກະບາງທີອາດຈະຍັງບໍ່ທໍ່ໃດຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ວ່າປິ່ນປົວຢູ່ ແຕ່ວ່າສຳລັບປະເທດໄທນີ້ ມັນ ມັນຈຳນວນຄົນທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ 19 ມີ ຄົງຈະ ມີຢູ່ ຖ້າຫາກວ່າມີນີ້ ມີຫຼາຍປານໃດເນາະໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄືຕອນນີ້ເນາະ ປະເທດໄທນີ້ກະຄືຖ້າເປັນຄົນ ຄົນທີ່ປ່ວຍພາຍໃນປະເທດ

ໂອເຄ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງຫັ້ນນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວະ ອັນທະເລໝອກບໍ່ ຫຼືວ່າໝອກໆນີ້ແຫຼະ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍວ່າເຊື້ອເຊີນໄປເບິ່ງທະເລໝອກໃນຊາຍແດນຊຽງຮາຍກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປ ະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນໝ່ອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອີກໝ່ອງໜຶ່ງ ທີ່ຫຼາຍຄົນກະບອກວ່າເປັນ ເປັນແດນສະຫວັນ ຄັນໄດ້ໄປແລ້ວກະຄ້າຍໆກັບວ່າຢູ່ ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ຢູ່ ເທິງຟ້າເນາະ ອັນນີ້

ໂອ້ ກະແປວ່າ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ອາໄສອັນນ່າການທ່ອງທ່ຽວເປັນທຸລະກິດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ສຳລັບພາຍໃນປະເທດໄປມາຫາສູ່ກັນພ້ອມ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ ມີຂ່າວ ຂ່າວ ຫຼືວ່າທາງການໃດທີ່ວ່າຊີ້ແ ຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງດຽວນີ້ນະ ມັນແມ່ນລະດູຮ້ອນ ແລະມັນມີທະເລໝອກ ແລະກໍຍົກຕົວຢ່າງເມືອງເລີຍຈັ່ງຊີ້ ໃນຍາມໜາວຈັ່ງຊີ້ ມັນກະມີທະເລໝອກເລື້ອຍໆນະ ມີ ມີໃຜມາຊີ້ແຈງວ່າ ມັນເກີດຂຶ້ນແບບ ໃດ ຫຼືວ່າທະເລໝອກແມ່ນຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ

ອື ທີ່ວ່າຕາມຂ້າພະເຈົ້າປະສົບການມາຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດເລີຍ ຢູ່ທີ່ເມືອງເລີຍເອງຫັ້ນນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຂັບລົດຜ່າເມືອງເລີຍໄປຫັ້ນກໍມຸ່ງໜ້າມາທາງໜອງຄາຍນີ້ແມ່ນວ່າ ເຫັນທະເລໝອກ ຢູ່ກ້ອງມັນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ເທິງມັ ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມັນມັນມືດຄຶ້ມ ມັນຊິເປັນໝອກຈັ່ງຊີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍເລີຍນຶກຄິດວ່າ ອ້ອມເມືອງເລີຍຫັ້ນ ມັນຄືບໍ່ເປັນ ເປັນຢູ່ໃນຕົວເມືອງເລີຍຫັ້ນ ກະແປວ່າ ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າ ຂີ້ດິນ ຫຼືວ່າແຜ່ນດິນເມືອ ງເລີຍຫັ້ນ ຍາມມື້ເວັນນີ້ ມັນມັນຮ້ອນ ລະມັນມັນມີຄວາມຮ້ອນ ລະມັນຍັງເກັບຮ້ອນຢູ່ ບັດນີ້ຕື່ນມື້ເຊົ້າມາ ຫຼືວ່າເດິກໆມາມັນໜາວ ມັນໜາວ ລະບັດນີ້ ອາຍດິນອັນຂຶ້ນໄປ ລະມັນ ມັນໄປຖືກຄວາມໜາວ ມັນກະເລີຍເປັ ນໝອກ ລະກະອັນ ຢູ່ຊຽງຮາຍດຽວນີ້ຄືກັນ ຢູ່ທີ່ທີ່ວ່າເຊີນຄົນໄປເບິ່ງນີ້ກະ ຍາມຝົນເນາະ ມັນມັນບໍ່ໜາວຊີ້ ຍ້ອນທີ່ວ່າແຜ່ນດິນນີ້ມັນມັນ ມັນຮ້ອນ ລະບັດນີ້ຝົນຕົກ ມັນກໍມີອາຍນອກອາຍນ້ຳ ມັນກໍເລີຍປິວຂຶ້ນໄປ ໄປຄ້ າງຢູ່ເທິງອາກາດ ກໍເລີຍເປັນທະເລໝອກນີ້ ອັນອັນນີ້ແມ່ນຄວາມເຫັນສ່ວນໂຕ ແຕ່ວ່າທ່ານອັນຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ກ່ຽວກັບທະເລໝອກທີ່ວ່າດັ່ງຊຽງຮາຍເຊື້ອເ ຊີນນີ້ນະ ກໍມີຄົນໄປເບິ່ງຫຼາຍບໍ ເພາະວ່າມັນມັນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ວ່າຜິດປົກກະຕິ ຫຼືແປກໆນະ

ຢູ່ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຫັ້ນນະ ຢູ່ປະຕູໂຂງ ອັນ ປິ່ນໜ້າມາຫາຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍນີ້ ໃນຍາມໜາວໆ ຫຼືວ່າເຊົ້າໆນີ້ ເຮົາຊິເຫັນທະເລໝອກຢູ່ທາງຊຽງຂອງພຸ້ນ ບັດນີ້ຄັນວ່າຢູ່ດ້ານຫຼັງວັດ ຫັ້ນ ເຮົາມອງຂ້າມໄປພູຫັ້ນ ໂອ້ຍ ທະເລໝອກມັນກໍຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນມີພູມີຜາ ມັນໜາວ ມັນມີອາຍນ້ຳວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ແຕ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຊຽງຮາຍເຊື້ອເຊີນໄປເບິ່ງທະເລໝອກຢູ່ ອາ ຊາຍແດ ນຊຽງຮາຍກັບບໍ່ແກ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂະເຈົ້າໄດ້ມີແນວໃດແນວໜຶ່ງຊົດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ວ່າໄປເບິ່ງບໍ ເຊັ່ນວ່າ ຄົນພິການຈັ່ງຊີ້ ກໍມີລໍ້ມີຫຍັງເຂັນ ຫຼືວ່າມີການຫຼຸດນັ້ນຫຼຸດນີ້ໃຫ້

ໂອ້ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຖາມກ່ຽວກັບຄົນພິການ ທີ່ວ່າມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງບໍ່ ອັນ ມັນ ໃນປະເທດໄທຂາດຕົກບົກພ່ອງ ຍົກຕົວຢ່າງ ຕາມເສັ້ນທາງລະຫວ່າງໜອງຄາຍໄປຮອດອຸບົນນີ້ນະ ສະຖານີ ບໍ່ແມ່ນສະ ຖານີ ປ້ຳນ້ຳມັນນັ້ນກະ ມັນບໍ່ມີສຳລັບຄົນພິການເດ້ ຈັກຂະເຈົ້າຊິໄປຖ່າຍໜັກຖ່າຍເບົາຈັ່ງໃດ ມັນ ມັນ ມັນຍາກແທ້ໆ ອັນ ອັນນີ້ແກ້ຂ່າວນິດໜຶ່ງເດີ້ວ່າ ເລື່ອງຂອງສະຖານບໍລິການ ປະເພດຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງທ່ານີ້ເນາ ະ ຂອງຄົນພິການນີ້ເນາະ ຖ້າວ່າເປັນປ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ປ້ຳ ເອີ ປ້ຳ ປ້ຳມາດຕະຖານເນາະ ຈັ່ງດຽວນີ້ ບໍ່ ປ້ຳນ້ອຍກະ ກະຊິມີແລ້ວລະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນປ້ຳຂອງ ປຕທ Esso Shell ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຊິມີຫ້ອງສະເພາະ ຫ້ອງນ້ຳສະເ ພາະຂອງຄົນພິການທຸກໝ່ອງຢູ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນແທ້ ເພາະວ່າຄັນວ່າແມ່ນປ້ຳນ້ຳມັນໃໝ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄັນປ້ຳນ້ຳມັນເກົ່າລະແລ້ວເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ມັນ ມັນບໍ່ມີ ປ້ຳນ້ຳມັນໃໝ່ນີ້ແທ້ ມັນ ມັນຕ້ອງເຮັດຕາມຫຼັກການຂອງ ລັດຖະບານທີ່ບົ່ງໄວ້ ອັນ ມີຫ້ອງນ້ຳສຳລັບຄົນພິການ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍກໍ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການໂຄສະນາໄປເບິ່ງທະເລໝອກຢູ່ທີ່ຊຽງຮາຍນີ້ ກໍແມ່ນດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ຫັ້ນນະ ລັດຖະບານຊ່ອຍໃນດ້ານການເງິນ ລະກະມີນັ້ນມີນີ້ພ້ອມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມີບ່ອນດຽວນີ້ບໍ ທີ່ວ່າມີທະເລໝອກ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນປະເທດໄທນະ
ປະເທດໄທນີ້ມີເກືອບທຸກຈັງຫວັດທົ່ວປະເທດເນາະ ແຕ່ວ່າ

ພູຝອຍລົມເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ ບໍ່ ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ແຕ່ງາມສຸດນີ້ກະຄືຊຽງລາຍ ລະກະເພັດຊະບູນເນາະ ທີ່ມັນ ມັນມີ ອ່າ ທະເລໝອກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ລະກະງາມ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ້ ກະແປວ່າມີຫຼາຍບ່ອນເນາະ ບ່ອນ ບ່ອນທ່ຽວທະເລໝອກ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢາກຂໍປະເລື່ອງນີ້ໄວ້ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ນະ ດ່ານພາສີມຸກດາຫານນະ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າຍຶດໄດ້ນ້ຳມັນກັນຊາ ທີ່ນຳເຂົ້າມາເຂດນ້ຳແດນດິນໄທ ຜ່ານສະພານໃຫຍ່ມຸກດາຫາ ນ-ສະຫວັນນະເຂດນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ທາງດ່ານພາສີມຸກດາຫານກະໄດ້ຍຶດນ້ຳມັນກັນຊາແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ ມາກັບລົດບັນທຸກ ບັນທຸກເນາະ ບັນທຸກສິນຄ້ານີ້ ຈຳນວນ 2 ລິດ ມູນລະຄ່າຖ້າເປັນ ຕີ ເປັນໂຕເງິນກໍ 2 ລ້ານບາດ ບໍລິເວນຂາເຂົ້າ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວແຫ່ງທີ 2 ອັນນີ້ ເລື່ອງນີ້ ທ່ານພ້ອມຊາຍ ສະໜິດວົງ ນະ ອະຍຸດທະຍາ ນາຍດ່ານພາສີມຸກດາຫານ ພ້ອມກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນ ຕວດສອບລົດພ່ວງ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າເນາະ ທີ່ເຂົ້າມາບໍລິເວນຂາເຂົ້າ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວແຫ່ງທີ 2 ໂດຍການຕວດສອບເນາະ ກະພໍ້ຂວດອາລູມີນຽມ ຈຳນວນ 2 ຂວດ ປະລິມານກະປະມານ 2 ລິດ

ປະລິມານຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງເອົານ້ຳມັນໝາກຖົ່ວດິນປົນ ກໍເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງກັນຊານີ້ກໍ ທີ່ວ່າເອົາມາຝາກ ແລະທີ່ວ່າຈະມີຄົນໄປຮັບເອົານີ້ກໍ ທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ເອົາມາຫັ້ນອ້າງວ່າມັນເປັນແບບນັ້ນຫັ້ນນະ ແລ້ວຕຳຫຼວດໄທຫັ້ນ ກໍຖາມໄດ້ຊື່ເປັກບໍ່ ຊື່ແມ່ນຫຍັງນີ້ ມັນກໍບໍ່ມີນາມສະກຸນ ແລະກໍບໍ່ມີລາຍລະອຽດ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ວ່າຖືກຈັບນີ້ໃຫ້ລາຍ ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ່ມເຕີມອີກບໍ່ ອັນນີ້ຜູ້ ອັນນີ້ກະເປັນເລື່ອງຂອງຕຳຫຼວ ດ ເພິ່ນກະຈະໄດ້ວ່າສອບຖາມ ອ່າ ໃນ ໃນຄວາມລະອຽດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ມາຝາກຊື່ເປັກນີ້ເນາະ ກະ ກະບອກແຕ່ຊື່ເປັກນີ້ແຫຼະ ບໍ່ບອກລາຍລະອຽດວ່າຢູ່ໃສ ຢູ່ໝ່ອງໃດ ຜູ້

ສອບສວນຂະຫຍາຍຜົນກັນຕໍ່ໄປເນາະ ອືມ ແນ່ນອນແລ້ວ ຕຳຫຼວດມັນບໍ່ເຊື່ອດອກ ມັນຕ້ອງສືບເອົາຄວາມຈິງ ຈະໄດ້ຫຼືບໍ່ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າເອົາກະລອນ ຫຼືວ່າອັນນ່ າ ກ່ອງອາລູມີນຽມທີ່ວ່າມີນ້ຳມັນກັນຊາມານີ້ກໍ ມັນ ມັນ ມັນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍນີ້ນະ ມັນອາດຈະເປັນການຜິດພາດ ຫຼືວ່າເຄີຍເຮັດມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ເທວະດາບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ກໍເລີຍວ່າຖືກຈັບເທື່ອນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມີກໍລະນີທີ່ວ່າພວກຄ້ານ້ຳມັນກັນຊານີ້ ຫຼືວ່າຢາກັນຊາອື່ນທີ່ວ່າບໍ່ເອົາມາຜ່ານຂົວມິດຕະພາບສະຫວັນນະເຂດ ມຸກດາຫານນີ້ນ່າ ເອົາຂ້າມມາທາງອື່ນພຸ້ນ ຍົກ ຍົກຕົວຢ່າງໃສ່ເຮືອຫາງຍາວ ຫຼືວ່າເຮືອຖໍ່ ໃນຍາ ມກາງຄ່ຳກາງຄືນ ຟ້າຝົນຕົກໜັກ ຊິພາຍຂ້າມຂອງມາ ມາສົ່ງນີ້ ມີຫຼືບໍ່ເນາະ

ບໍ່ວ່າຊິເປັນແຖວນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ແຖວນີ້ກະຊິຫຼາຍແດ່ ອັນທີ່ວ່າເປັນນ້ຳມັນກັນຊານີ້ ກະຖືວ່າເທື່ອນີ້ກໍໜ້າຊິເປັນເທື່ອແລກທີ່ ທີ່ນຳ ນຳເລື່ອງນີ້ເຂົ້າມາເນາະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນນ້ຳມັນກັນຊາຈັກເທື່ອ ແຕ່ວ່າເຫັນອັນນ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າຢາງກັນຊາ ເຫັນຢູ່ ເປັນກ້ອນເປັນກ້ອນ ກະ ອ່າ ກັນຊານີ້ ດອກມັນນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ອັນນ່າ ເຂົາ ເຂົາເອີ້ນວ່າກັນຊານີ້ ດອກກັນຊານີ້ ແປວ່າເຮົາຊິອັດເປັນແທ່ງ ຫຼືວ່າຊິເຮັດແນວໃດກໍຢ່າ ຕາກແຫ້ງແລ້ວນີ້ ແປວ່າເຮົາຊິຫໍ່ຊິປິດປານໃດກໍຢ່າ ມັນຍັງສົ່ງກິ່ນອອກມາຢູ່ ບໍ່ຕ້ອງວ່າໃຊ້ໝານໄປ ໄປດົມເອົາກິ່ນກັນຊາດອກ ດັງຄົນກໍດົມໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່ານ້ຳ ມັນກັນຊານີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຂິວມັນຫອມປານໃດ ອັນນີ້ບໍ່ເຄີຍພໍ້ບໍ່ເຄີຍເຫັນ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຕາມນີ້ ມັນຄົງເປັນທີ່ວ່າຢາ ທີ່ວ່າໃຊ້ເປັນຢາເສບຕິດດີກວ່າກັນຊາທີ່ວ່າໃບມັນ ຫຼືວ່າດອກມັນວ່າຊັ້ນເທາະ ເພາະວ່າມັນ ມັ ນ ມັນ ມັນ ມັນມາຮີດເອົານ້ຳມັນນີ້ ກະແປວ່າມັນ ມັນ ມັນສົດຫຼາຍແທ້ໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ເລື່ອງລາວຄ່າວໆນີ້ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ດັ່ງເດີມຫັ້ນລະ ຂໍຂອບ ໃຈນຳຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ ທັນກັບເຫດ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ເຟສບຸກ